ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານດ້ານເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາປີ 2022 ຊຶ່ງໃນນັ້ນເວົ້າວ່າ ສປປ ລາວ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດນັ້ນ ຍັງມີການ ຈຳກັດຮັດແຄບເສລີພາບດ້ານນັບຖືສາສະໜາຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູນກາງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ທຳການຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ແຂວງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາກໍຕາມ ເຊິ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ລັດຖະທຳມະນູນລາວອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສິ ດ ແລະ ເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ລັດຖະບານຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຢູ່ລາວມີ 4 ສາສະໜາຄື ສາສະໜາພຸດ ຄຣິສຕຽນ ອິດສະລາມ ແລະ ສາສະໜາບາຮາຍ ໂດຍທີ່ສາສະໜາພຸດແມ່ນສູງ ກວ່າໝູ່ ລາຍງານປະຈຳປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍບາງບ່ ອນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສົມຄວນ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຈຳກັດ ເສລີພາບທາງສາສະໜາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ມີການຈຳແນກ ແລະ ຈັບກຸມພວກທີ່ປ່ຽນໄປນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ອາຈານ ສີ ແສງມະນີ ຂອງໂບດຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີ ດ ຫຼື Lao Evangelical Church ໄດ້ຖືກພົບວ່າ ຖືກທຸບຕີຢ່າງສາຫັດ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ຫຼາຍມື້ຫຼັງຈາກຊາວບ້ານໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວຖືກລັກພາຕົວໄປໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງຂ່າວສານຫຼາຍແຫຼ່ງ ໃນເດື ອນມີນາກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄອບຄົວໜຶ່ງລຶບຂ່າວໃນສື່ສັງຄົມອອກ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າພັນລະນາເຖິງປະສົບການທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ເພາະ ເຂົາເຈົ້ານັບຖືສາສະໜາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕຳໜິນາຍບ້ານກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລາວໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ສ່ວນຊາວຄຣິສຕຽນ 7 ຄົນຈາກ 2 ຄອບຄົວໃນບ້ານຜີສິງ ເມືອງຕາໂອ້ຍສີ ແຂວງສາລະວັ ນ ຍັງບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສນັບແຕ່ປີ 2020 ພາຍຫຼັງທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ໄລ່ເຂົາເຈົ້າໜີ ແລະ ທຳລາຍເຮືອນຊານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນບໍ່ຍອມລະຖິ້ມການເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາຂອງຕົນ ແຕ່ກະຊວງພາຍໃນກໍບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາ ມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່ກຸ່ມໃດທີ່ສາມາດຈົດທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນໃນປີກາຍນີ້ ຂະນະທີ່ບາງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັ ດກິດຈະກຳທາງສາສະໜາໃນເຮືອນທີ່ເປັນໂບດໂດຍບໍ່ຖືກລົບກວນ ແຕ່ກໍມີບາງກຸ່ມອື່ນໆເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນຫຼາຍເຂດຖືວ່າການທຳພິທີສູດມົນ ແລະ ອະທິຖານຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ສ່ ວນການເຄື່ອນໄຫວໄປມານັ້ນ ບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ ດຳລັດທີ 315 ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍເອົາມາໃຊ້ເພື່ອຈຳກັດການເດີນທາງເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສາສະໜ າ ກຸ່ມຄຣິສຕຽນລາຍງານວ່າມີບັນຫາໃນການສ້າງໂບດ ຫຼື ດັດແປງອາຄານມາໃຊ້ເປັນໂບດຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດຂອງພວກນັບຖືນິກາຍ Adventist ຫຼື Seventh-day Adventist Church ແ ຫ່ງໜຶ່ງໃນແຂວງຈຳປາສັກ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມີດິນໜ້ອຍກວ່າກຳນົດກໍຕາມ ບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປິດອຳການນັບຖືສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຂົ້າເຮັດການນຳລັດຖະບານ ແລະ ເປັນທະຫານ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖືກຈຳແນກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູນກາງກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາດຳລັ ດ 315 ທີ່ອອກມາໃນປີ 2016 ເຊິ່ງກຳນົດກົດລະບຽບສຳລັບການປະຕິບັດທາງສາສະໜາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່ຳສຸດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອສ້າງບ່ອນໄປເຕົ້າໂຮມກັນທຳພິທີທາງສາສະໜາ ຕະຫຼອດທັງກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງ ໄປນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຕ່ການເດີນທາງໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກກໍຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ຫຼື ລາວ ທີ່ກວມເອົາ 53.2 ເປີເຊັນຂອງ ພົນລະເມືອງລາວນັ້ນ ແມ່ນນັບຖືສາສະໜາພຸດນິກາຍຫິນະຍານ ສະນັ້ນ ສາສະໜານີ້ຈຶ່ງກາຍເປັນສາສະໜາຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາຍງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍັງເວົ້າວ່າ ນອກຈາກປະເ ທດລາວແລ້ວ ກໍຍັງມີປະເທດອື່ນອີກໃນໂລກທີ່ມີການຈຳກັດເສລີພາບດ້ານສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຈີນ ອີຣານ ຣັດເຊຍ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ລະເມີດສິດທິດ້ານນີ້ຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ